From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທາງ Facebook ແລະ YouTube ເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຈາກການ ໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແກ່ບໍລິສັດຕ່ າງຊາດ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ພົບເຫັນການສໍ້ໂກງຂະໜາດໃຫຍ່ທາງທະຫານຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນອາວຸດທີ່ຍັ ງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ ກ່ອນຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານທີ 30 ເດືອນມັງກອນມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ຄວາມສັບສົ ນກ່ຽວກັບໂດຣນທີ່ບິນເຂົ້າມາ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຈໍແດນ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວ ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ຢຸດຢັ້ງພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນໂຮງໝໍຂອງເຂດ West Bank ແລ ະ ຣັດເຊຍໂຈມຕີຢູເຄຣນດ້ວຍໂດຣນ 35 ລຳ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະ ສືບຕໍ່ເລື່ອງຂອງເຫດການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຢູ່ປະເທດຈໍແດນ ໃສ່ຖານທັບຂອງສະຫະລັດເນາະ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ອ່າ ສະຫະລັດກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ວ່າຈະ ວ່າໂດຣນນັ້ນໄດ້ຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄ ພເຂົ້າໄປໄດ້ແນວໃດ ແລ້ວກະຊອກຫາທາງເລືອກວິທີທີ່ວ່າຈະໃຫ້ອີຣ່ານນັ້ນມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີນີ້ຢູ່ເນາະ ແລະ ສະຫະລັດແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາທາງເລືອກຕ່າງໆ ສຳລັບວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອີ ຣ່ານ ແລະ ກອງກຳລັງຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຊົດໃຊ້ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃສ່ຖານທັບແຫ່ງໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຈໍແດນ ໃນຂະນະດຽວ ກັນກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າ ໂດຣນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຖານທັບນັ້ນເຂົ້າໄປໄດ້ແນວໃດ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງໜູນທະ ຫານບົກສາມຄົນຂອງບໍລິສັດວິສະວະກອນທີ 718 ຈາກຖານທັບມົວ ລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາທີ່ໂດຣນໂຈມຕີທາງດາວ ທາງດຽວ ໄດ້ຕຳເຂົ້າໃສ່ໜ່ວຍທີ່ພັກຢູ່ຖານທັບ Tower 22 ເຊິ່ງແມ່ນຖານທັບການຂົນສົ່ງ ຢູ່ໃກ້ ກັບເຂດຊາຍແດນຊີເຣຍ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະຕິບັດການປະສານກັນເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ທຳລາຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິດສະລາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບ VOA ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ເພື່ອທີ່ຈະ ເວົ້າກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຣນທີ່ທຳການໂຈມຕີ ປາກົດວ່າໄດ້ລອດຜ່ານລະບົບການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດ ສ່ວນໜຶ່ງດ້ວຍໂຊກ ເຂົ້າໄປໃກ້ກັບ ຖານທັບໃນປະມານເວລາດຽວກັນ ທີ່ທີ່ໂດຣນສະຫະລັດໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກການປະຕິບັດພາລະກິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄວາມສັບສົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ປາກົດວ່າໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າດົນພໍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຣນດັ່ງກ່າວຜ່ານ ເຂົ້າໄປ ແລະ ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານໃນຕອນເຊົ້າໆ ໃນເວລາທີ່ທະຫານສະຫະລັດຫຼາຍຄົນ ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກໄປຈາກສະຖານທີ່ ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກຂອງຂະເຈົ້າ ການເດີນທາງກັບໄປຖານທັບຂອງໂດຣນສະຫະ ລັດ ໃນປະມານເວລາດຽວກັນກັບການໂຈມຕີຂອງໂດຣນນັ້ນ ແມ່ນຖືກລາຍງານທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ Wall Street Journal ນອກຈາກສາມຄົນທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານອີກ 40 ຄົນແມ່ ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນມີບາດແຜ ຮອຍຊ້ຳ ແລະ ອາການບາດເຈັບສະໝອງກະທົບກະເທືອນ ຈາກຜົນຂອງແຮງກະທົບ ແລະ ການລະເບີດ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ກອງທັບອິດສະຣາແອນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຢຸດຢັ້ງພວກຫົວຮຸນແຮງສາມຄົນ ຢູ່ໃນເຂດຍຶດຄອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ແວັສແບັງ ລວມທັງອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຕົນໄດ້ກ່າວວ່າເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ກ ຳລັງວາງແຜນການໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈຈາກການໂຈມຕີໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ອິດສະຣາແອນກ່າວວ່າໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 1,200 ຄົນ ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບອິດສະ ຣາແອນໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼົບລີ້ຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງເຈນິນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ຍິງພວກຜູ້ຊ າຍສາມຄົນຕາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງໝໍອິບຊີນາ ໃນເມືອງເຈນິນ ຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 26,000 ຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງໄດ້ທຳລາ ຍພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກາຊາ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເຂດ ເຂດແດນແຫ່ງນີ້ເກືອບ 85 ເປີເຊັນ ຕ້ອງອົບພະຍົບອອກໄປ ກຸ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ 20 ກຸ່ມ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນໃນວັນຈັນວາ ນນີ້ ໃຫ້ແກ່ອົງການບັນເທົາທຸກປາແລັສໄຕນ໌ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຜູ້ບໍລິຈາກທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໂຈະການສະໜັບສະໜູນ ຫຼັງຈາກມີການກ່າວຫາຂອງອິດສະຣາແອນທີ່ ວ່າ ພວກພະນັກງານຂອງຫຼາຍສິບອົງການອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຢູ່ພາຍໃນອິສຣາແອລ ການໂຈະໃຫ້ທຶນໂດຍປະເທດຜູ້ບໍລິຈາກທັງຫຼາຍ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຊ່ ວຍເຫຼືອຊີວິດສຳລັບພົນລະເຮືອນເກີນກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ເກີນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ UNRWA ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກາຊາ ບັນດາກຸ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ກ່າວ ໂດຍໃຊ້ ຄຳຫຍໍ້ສຳລັບອົງການບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພຸດທະສອນ ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ 35 ລຳ ແລະ ລູກສອນ ໄຟນຳວິຖີ 2 ລູກ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຫຼາຍພາກພື້ນຂອງປະເທດ ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 15 ລຳ ລວມທັງສະກັດກັ້ນຢູ່ພາກ ພື້ນ ມິໂຄລາອິບ ຊູມີ ເຈີກາຊີ ດນິໂປຣເປຕຣອບ ຄາຄີບ ເຄີສັນ ແລະ ຄີຢິບ ກອງທັບອາກາດໄດ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຈມຕີໃສ່ພາກພື້ນ ຂໍອະໄພ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານ ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ທຳລາຍການໂຈມຕີຕ່າງໆໂດຍໂດຣນ 20 ເອັດລຳ ຂອງຢູເຄຣນ ອົງການຂ່າວຕ່ າງໆຂອງຣັດເຊຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ກອງທັບໄດ້ສະກັດກັ້ນ ຫຼື ທຳລາຍໂດຣນຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ທ້ອງຟ້າຂອງແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ ພ້ອມກັບພາກພື້ນ ແບລໂກຣອດ ບຣີອານສ໌ ຄາລູກາ ແລະ ທູລ າ ຂອງຣັດເຊຍ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງສານອາຍາສາກົ ນ ຫຼື ICC ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກກະທຳໂດຍທັງສອງຝ່າຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດາຟົວຂອງຊູດານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສູ້ລົບກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງພວກນາຍພົ ນຄູ່ປໍລະປັກ ໃນກາງເດືອນເມສາປີກາຍນີ້ ອີງຕາມວຽກງານໂດຍຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມັນເປັນການປະເມີນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ມີພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ອາຊະຍາກຳ ຕາມກົດເກນຂອງໂຣມ ໃນປັດຈຸບັ ນແມ່ນໄດ້ຖືກກະທຳຢູ່ໃນດາຟົວ ໂດຍທັງກອງກຳລັງທະຫານຂອງຊູດານ ແລະ ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື RSF ແລະ ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ ທ່ານ ຄາຣີມ ຄານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະ ຫະປະຊາຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອທາງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງຊາດ ບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງພົບປະກັບພວກອົບພະຍົບຊາວຊູດານຢູ່ນັ້ນ ກົດເກນຂອງໂຣມໄດ້ຈັດຕັ້ງສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ແລະ ອາຊະ ຍາກຳສາກົນທີ່ສຳຄັນ 4 ຢ່າງ ທີ່ສານສືບສວນສອບສວນກໍມີການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ອາຊະຍາກຳຕໍ່ຕ້ານມະນຸດຊາດ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ອາຊະຍາກຳຂອງການຮຸກຮານ ຂໍ້ກ່າວຫາໃນການກໍ່ຄ ວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ວ່າໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງແອລເຈນີນາ ເປັນຕົວແບບຂອງຈຸດໃຈກາງໃນການສືບສວນສອບສວນທີ່ຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກຳລັງດຳເນີນງານໃນຊ່ວງເວລານີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ ເມືອງຫຼວງຂອງດາຟົວຕາເວັນຕົກ ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຢືນຢັນຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ ພວກເຮົາພວມເກັບກຳລວບລວມວັດຖຸທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງຄະດີ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອ າຊະຍາກຳທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍສະເພາະ ພຸດທະສອນ ປາກິສຖານ ແລະ ອີຣານໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ເພື່ອປະເຊີນກັບລັດທິກໍ່ການ ຮ້າຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ກັນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ຖືກກ່າວວ່າເປັນຖານທັບຕ່າງໆຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນເຂດແດນຂອງແຕ່ລະປະເທດນັ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງ ກ່າວໄດ້ເກີດມາຈາກການປະຊຸມທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ທ່ານ ຈາລີລ ອາບບາສ ຈີລານີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງອີຣານ ທ່ານ ຮອສເຊນ ອາເມຍ ອັບດໍລາຮຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາ ມາບາດ ທ່ານ ຈີລານີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຄຽງຂ້າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣານວ່າ ມັນໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍໃນແຕ່ລະເຂດຂອງພວກເຮົາ ພວກເ ຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປາກິສຖານ ແລະ ອີຣານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສົ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານໄປເມືອງເທີບັດ ແລະ ຊ າເຮດານ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສືບລັບຕໍ່ໄປ ອາມີ ອັບດໍລາຮຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣານ ແລະ ປາກິສຖານມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ອຳ ນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນແລະກັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ຊາວອີຣານຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຊາວການາດາສອງຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາໃນຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອໃຊ້ການຄ້າຂ້າມປະເທດໃນພາລະກິດແຜນການວ່າຈ້າງໃຫ້ສັງຫານ ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານ ຈາກເດືອນທັນວາປີ 2020 ຫາເດືອນມີນາ 2021 ທ້າວ ນາຈີ ຊາຣີຟີ ຊິນດາສຕີ ອາຍຸ 49 ປີ ທ້າວ ເດມຽນ ແພທຣິກ ຈອນ ຣາຍແອນ ອາຍຸ 43 ປີ ແລະ ທ້າວ ອາດຳ ຣິຊາດ ເພຍເຊິນ ອາຍຸ 29 ປີ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດນຳກັນໃນແຜນການເພື່ ອຄາດຕະກຳພົນລະເມືອງສອງຄົນຂອງລັດແມຣີແລນ ພວກຈຳເລີຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນອີຣານ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກປ່ຽນເປັນລະຫັດລັບ ເອີ້ນວ່າ Sky ECC ເພື່ອເກນເອົາບຸກຄົນຕ່າ ງໆໃຫ້ເດີນທາງໄປສະຫະລັດແລ້ວດຳເນີນການສັງຫານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເພື່ອວາງແຜນໃນດ້ານໂລຈິສຕິກ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆຂອງວິທີທີ່ຈະດຳເນີນ ການຄາດຕະກຳ ແລະ ເພື່ອຕໍ່ລອງຄ່າຈ້າງສຳລັບວຽກທີ່ສຳເລັດຜົນ ພວກເຫຍື່ອຂອງການຄາດຕະກຳ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດແມຣີແລນໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ ຫຼົບໜີເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເ ຂົາໄດ້ໂຕນໜີອອກຈາກອີຣານ ພຸດທະສອນ ໂຮງຮຽນໃນສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ ບົດລາຍງານສະບັບໜຶ່ງທີ່ເປີດເຜີຍອອກ ມາຈາກການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງໃນວັນຈັນວານນີ້ ພົບວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງທັງໝົດໃນສະຫະລັດ ປີ 2022 ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທີ່ອັນດັບ 3 ຂອງປະເທດທີ່ມີອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງເປັນສ່ວນຫຼາຍ ມີພຽງ 27 ເປີເຊັນເກີດຢູ່ຕາມເຮືອນຊານ ແລະ 16 ເປີເຊັນເກີດຂຶ້ນຕາມທາງຫຼວງ ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ຮ່ອມຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນການກະທຳຜິດທາງອາ ຍາກ່ຽວກັບຄວາມກຽດຊັງເພີ່ມຂຶ້ນ ບົດລາຍງານພົບວ່າ ຈຳນວນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງຢູ່ໂຮງຮຽນ ນັບແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເມື່ອເຈົ້າ ໜ້າທີ່ໄດ້ທຳການບັນທຶກອາຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຄວາມກຽດຊັງຢູ່ໂຮງຮຽນປະມານ 500 ຄັ້ງ ໃນປີ 2021 ຈຳນວນການກະທຳຜິດໃນໂຮງຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 896 ຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 1,300 ຄັ້ງໃນປີ 2022 ການເພີ່ມຂຶ້ນເ ຫຼົ່ານັ້ນຕິດຕາມໂດຍສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງອາຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຄວາມກຽດຊັງໂດຍລວມ ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນການເກີດຂຶ້ນທີ່ຮອດ 11,643 ຄັ້ງ ໃນປີ 2022 ເຊິ່ງກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາປະມານ 11,000 ຄັ້ງໃນປີ 2021 ໄຊຈະເລີນສຸກ
ກຳປັ່ນຄົ້ນຄວ້າຂອງຈີນລຳໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າຈອດທີ່ໝູ່ເກາະມາລດີຟ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ເ ກັບກຳໂດຍກຳປັ່ນຄົ້ນຄວ້າແບບນີ້ໃນທາງທະຫານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດມາລດີຟກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ອະນຸຍາດຕໍ່ກຳປັ່ນຊຽງຢາງຮອງ 3 ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໂດຍຈີນ ເພື່ອແວ່ຢ້ຽມຢ າມ ສັບປ່ຽນພະນັກງານ ເຕີມນ້ຳມັນ ແລະ ອາຫານ ຈີນກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຈະບໍ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າໃດໆ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງມາລດີຟ ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູ ດລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ມາລດີຟ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໂມຮາເມັດ ມູອິຊູ ຜູ້ທີ່ຖືກເບິ່ງກັນວ່າເປັນຜູ້ນຳນິຍົມຈີນນັ້ນ ມາລດີຟໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການເຂົ້າຈອດຂອງກຳປັ່ນຈີນມາໄດ້ ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂະໜາດນ້ອຍອີກປະເທດໜຶ່ງໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ຄື ຄືສີລັງກາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະເປັນເວລາ 1 ປີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນ າຕິດຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ພວກເ ຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບການສໍ້ໂກງຂະໜາດໃຫຍ່ທາງທະຫານ ໃນແຜນການທີ່ພົວພັນກັບເງິນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນອາວຸດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຕົກ ຂອງເຮືອບິນຣັດເຊຍ ທີ່ກ່າວວ່າບັນທຸກຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ ອາຣາສ ອາຣາບາຊາດີ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ທະຫານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໃກ້ກັບເມືອງບັກມຸດຂອງຢູເຄຣນ ຍິງປືນໃຫຍ່ຖະຫຼົ່ມ ຫຼັງຈາກການບຸກໂຈມຕີໂຕ້ຕອບໂຕ້ໃນປີກາຍນີ້ ບໍ່ສາມາດເຈາະຜ່ານທີ່ໝັ້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ທາງພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແມ່ນລູກປືນໃຫຍ່ເປັນປະລິມານເພີ່ມເຕີມ ນີ້ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່າມກາງເບື້ອງຫຼັງທີ່ອົງການ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ຫຼື SBU ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 5 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາລັກເງິນຈຳນວນ 40 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ຊື້ລູກປືນຄົກຈຳນວນ 100,000 ລູກ ເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນແລ້ວ ລູກປືນກໍບໍ່ເຄີຍມາຮອດ ເລີຍ ການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຖອນຮາກຖອນໂຄນ ຍັງແມ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເປັນອັນສຳຄັນ ໃນການປະຕິບັດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ ແລະ EU ຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງກຸ່ມ ຮຽ ກຮ້ອງໃຫ້ກີຢິບຈົ່ງແກ້ໄຂການສໍ້ໂກງພາຍໃນປະເທດຕົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ວັງເຄຣມລິນກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ເຊັ່ນ ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພົນລະ ເຮືອນ ແຕ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນນະຄອນເຊັນປີເຕີສເບີກ ສານໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນາງດາຢາ ເທຣໂປວາ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ເທິງດິນແດນຣັດເຊຍ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2023 ນາງເທຣໂ ປວາກ່າວວ່າ ຖືສົ່ງອຸປະກອນທີ່ມີດິນລະເບີດ ໃຫ້ແກ່ນັກຂຽນຊາວບລັອກເກີທີ່ສະໜັບສະໜູນສົງຄາມຊາວຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວໂຄສະນາຢູ່ທີ່ຮ້ານກາເຟທ້ອງຖິ່ນ ນາງກ່າວວ່າ ທັງໝົດແມ່ນຖື ກຈັດສາກຂຶ້ນມາ ໂດຍກ່າວວ່າ ນາງຄິດວ່ານາງກຳລັງເປັນຜູ້ສົ່ງເຄື່ອງດັກຟັງສຽງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນລະເບີດທີ່ອາດສາມາດສັງຫານນາງໄດ້ ນາງຖືກຕັດສິນຈຳໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາ 27 ປີ ສິ່ງທັງໝົດນີ້ມີຂຶ້ນໃນຂ ະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສົງຄາມ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບການຕົກຂອງເຮືອບິນທະຫານຣັດເຊຍ ທີ່ກ່າວວ່າໄດ້ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 74 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີທະຫານຢູເຄຣນ 65 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໂຕໄປ ໃນຂະນະທີ່ຄາດການວ່າ ມີ ການສົ່ງໂຕໄປເພື່ອແລກປ່ຽນກັບນັກໂທດຊະເລີຍເສິກຊາວຣັດເຊຍ ມົສກູໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກ່າວອ້າງຂອງຕົນທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ຍິງເຮືອບິນຕົກ ຫຼືວ່າທີ່ທະຫານທີ່ຖື ກຈັບຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຣັດເຊຍກຳລັງສະກັດກັ້ນການສືບສວນຂອງສາກົນ ໃນຂະນະທີ່ກີຢິບຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸບັດຕິ ເຫດເຮືອບິນຕົກຫຼືບໍ່ ທິບສຸດາ VOA
ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການອະນຸມັດສຳປະທານໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຈາກສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ ເຊິ່ງຊົ ງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນເປີດເຜີຍວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແກ່ເອກະຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຂາດການປະສານງານກັ ນລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສ້າງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາ ມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກກ້ວຍຫອມ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈີນ ນັ້ນ ກໍຄືບັນດາ ໂຄງການທີ່ປະຊາຊົນລາວມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນແຂວງວຽງຈັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລານີ້ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາການປູກກ້ວຍຂອງບໍລິສັດຈີນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄປເຊົ່າດິນປູກ ໄລ່ໜຶ່ງ 700,000 ກີບ ສັນຍາເຊົ່າ 8 ປີ ແຕ່ຈ່າຍພຽງ 4 ປີ ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສິເກີດຂຶ້ນຕາມພາຍຫຼັງ ແມ່ນເລື່ອງ ການເຂົາເຈົ້າປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໜອງທຳມະຊາດ ບັດເຂົາເຈົ້າຕັດບັກກ້ວຍແລ້ວສິສົ່ງໄປປະເທດເຂົາເຈົ້ານັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າສິແຊ່ນ້ຳຢານະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າສິປ່ອຍລົງໃສ່ໜອງໃຫຍ່ທີ່ວ່າລ້ຽງປະຊາຊົນແຂວ ງວຽງຈັນ ໜອງບັກໃຫຍ່ໆຫັ້ນ ຄັນປ່ອຍລົງຫັ້ນປາຕາຍນີ້ບັນຫາໜັກ ບັດເກີດເດືອດຮ້ອນມາແລ້ວສິແກ້ໄຂໄດ້ແນວໃດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແກ່ບັນດາເອກະຊົນລາວ ແ ລະ ຕ່າງປະເທດໄປແລ້ວຈຳນວນທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການ ໂດຍມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກັນກວ້າງກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາໃນທົ່ວປະເທດ ຄິດເປັນ 46 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນລາວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການອະນຸຍາ ດທີ່ຜິດ ກົດໝາຍ ທັງຍັງບໍ່ມີການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກາພື້ນທີ່ສຳປະທານຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ອັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທາດຜິດກົດໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຂວງໄຊສົມບູນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຂວງໄຊສົມບູນຢືນຢັນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດໃນການລົງທຶນກໍປະມານ 68 ບໍລິສັດ ໃນ 68 ບໍ ລິສັດນັ້ນ ທີ່ມີບັນຫາເນາະ 30 ບໍລິສັດ ຈະສະລະໂລຫະ ແລະ ອະໂລຫະນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອະນຸຍາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈະເປັນບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບ່ອນວ່າຕິດພັນກັບແຮ່ ຫຼັງຈາກອະນຸຍາດເລື່ອງຫີນເລື່ອງ ຊາຍໄປແລ້ວ ບາງບໍລິສັດກໍເຫັນວ່າມີແຮ່ທາດ ກໍມີການຄົ້ນຄວ້າໂດຍບໍ່ມີການລາຍງານ ບາງໂຮງງານໃຫ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຂໍ້ມູນ ແຕ່ໄປເຮັດໂຮງງານການຜະລິດໂດຍກົງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການອະນຸຍ າດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງໃນສັງຄົມລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ເພາະພະນັກງານລັດໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳໄປສົ່ງມອ ບໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນເປັນການສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ ສ່ວນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນ ກັບໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍເມື່ອສົມທຽບ ກັບລາຄາທີ່ດິນທີ່ເ ປັນຈິງ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍດຳເນີນມາດຕະການໄດ້ພຽງກາ ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະກວດກາພັກລັດ ໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບຕາມການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ດຳ ເນີນມາດຕະການກວດກາສຳປະທານທີ່ດິນທຸກໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການຍົກເລີກສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ພຽງ 101 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ຈາກທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນນີ້ເກີນກວ່າ 1,700 ໂຄ ງການ ເປັນສຳປະທານທີ່ດິນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈາກຈີນ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ໂຄງການ ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານໂດຍອຳນາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນມາດຕະກ ານກວດກາໂດຍອຳນາດຂັ້ນສູນກາງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານລັດທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວດກາໄດ້ພຽງແຕ່ 460 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນທ່ ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນມີປະຊາຊົນລາວຫຼາຍ ກວ່າ 628,000 ຄອບຄົວ ທີ່ຄອບຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອ ງລັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີສິດໃນທີ່ດິນ ແລະ ຈະຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບທຸລະກິດພາກບໍລິການໃນລາວ ຍັງຕ້ອງການທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກັ ບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຢ່າພາດຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່າ ນສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິ ໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເລິກເຈົ້າຈູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຈີນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໃນການຊຸກຍູ້ຂອງຈີນເພື່ອພັດທະນາທາງອອກ ສູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຊ່ອງແຄບມາລາກາ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າທີ່ແອອັດ ເຕັມໄປດ້ວຍໂຈນທະເລ ເພື່ອໄປຍັງ ອາຟຣິກາ ແລະ ຢູໂຣບ ສະພາປົກຄອງລັດ ແລະ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຊີຕິກຂອງຈີນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເລິກເຈົ້າຈູ້ ຕໍ່ສັນຍາໃນຊຸມອາທິດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2014 ການຫາລືກ່ຽວ ກັບໂຄງການສ້າງທ່າກຳປັ່ນໃນມູນຄ່າ 7.3 ຕື້ໂດລາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ມູນຄ່າ 1.3 ຕື້ໂດລາ ທີ່ເລີ່ມລົງມືໃນປີ 2010 ການສູ້ລົບກັນທີ່ລະເບີດຂຶ້ນຫຼັງການເຮັດລັດຖະປະຫານຂອງພວກທະຫານ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ປີ 2021 ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ ທ່າກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ 242 ເຮັກຕາ ໃນລັດຣາຄາຍ ທາງພາກຕາເວັ ນຕົກຂອງປະເທດ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດແມ່ນຖິ່ນຖານບ້ານຢູ່ຂອງພວກໂຣຮິງຢາ ເຊິ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸດສະລິມ ທີ່ຖືກຈຳແນກກີດກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນ ໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ລັດຣາຄາຍຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງພວກທະຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກອງທັບອາຣາຄານ ເຊິ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນລັດຣາຄານ ທີ່ຖື ທີ່ຖືສາສະໜາພຸດ ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 14 ປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ ມຽນມາມີລັກສະນະພິເສດສຳລັບໂຄງການໜຶ່ງແລວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງມີອາຍຸໄດ້ 10 ປີແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂລກກັບຈີນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານໃ ນອັນທີ່ປັກກິ່ງມອງເຫັນວ່າເປັນລະບຽບການລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຄອບງຳໂດຍສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ປາປົວນິວກີນີກຳລັງເຈລະຈາຂັ້ນຕົ້ນກັບຈີນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ າງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຕຳຫຼວດ ອີງຕາມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຈັສຕິນ ຄາເຊັງໂກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ລຸນຫຼັງການກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນນະຄອ ນຫຼວງຂອງປະເທດປາຊີຟິກໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ທ່າມກາງການຍາດແຍ່ງອິດທິພົນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ປາປົວນິວກີນີ ຫຼື PNG ເຊິ່ງເປັນປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກ່ອນໜ້ານີ້ກ່າ ວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນເປັນພາຄີທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈີນເຂົ້າໄປສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກຳລັງ ຕຳຫຼວດ ແລະ ການຝຶກແອບໃຫ້ ແກ່ປາປົວນິວກີນີ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີໃນການຕິດຕາມສອດແນມ ເຊິ່ງການເຈລະຈາຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຄາເຊັງ ໂກ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີ VOA ຂໍອຳລາທ່ ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນ ໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ນອນຫຼັບຝັນດີ ລາຕີສະຫວັດ